You're with SBS Radio. ໃຜໆທີ່ເຄີຍເກັບໝາກໄມ້ໝາກຕອກຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຫຼືວ່າເຮັດຮົ້ວເຮັດສວນ ຄົງເຫັນວ່າຄົນທີ່ຮັບຈ້າງ ເຮັດວຽກເຮັດງານໃນຟາມຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານໜ້ອຍ ຄືຕ່ຳກວ່າອັດຕາຂັ້ນ ຕ່ຳສຸດທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໜັງສືລາຍງານຂອງກຳມະບານ National Union of Workers ແມ່ນວ່າຮູ້ເຫັນວ່າ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຄົນງານຟາມຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ຳກວ່າອັດຕາທີ່ລະບຸໄວ້ ທີ່ຖືກັນວ່າແມ່ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອ ງວຽກເຮັດງານທຳໃນຟາມຕ່າງໆ ແລະ ກໍຮູ້ວ່າກຳມະບານ National Union of Workers ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍຊຸບເປີມາເກັດອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຄືໃຫຍ່ໆຕ່າງໆນານາ ຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວ ກັບການກິນແຮງງານນັ້ນ ໜັງສືລາຍງານຂອງກຳມະບານ National Union of Workers ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ສະຖານະພາບຂອງແຮງງານໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳກະເສດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍັງຕ່ຳຕໍ່ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ກຳມະບານດັ່ງກ່ າວສຳຫຼວດເບິ່ງ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການນຳຟາມຕ່າງໆ ແລ້ວເຫັນວ່າຄົນງານຟາມຕ່າງໆ ຮົ້ວສວນຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຫຼຸດອັດຕາແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນຫຼຸດເ ຖິງ 15 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ 15 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼືວ່າ 15 ໂດລາຕໍ່ 60 ນາທີ ຍານາງ ນາຕາເຊຍ ທີ່ເປັນຄົນເກັບຜັກ ເຫັນວ່າສະຖານະພາບອັນຕ່ຳຕ້ອຍ ການກະທຳອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ການໃຫ້ຄ່າແຮງງານຫຼຸດອັດຕາແຮງງານ ທີ່ບົ່ງໄວ້ ແມ່ນມັກຈະມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ຍານາງເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນຟາມແຫ່ງໜຶ່ງໃນພາກເໜືອລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງຕ້ອງເຮັດວຽກເຮັດການ ຄືໜ້າທີ່ວຽກງານດົນນານ ແລ້ວໄດ້ຮັບ ຄ່າຈ້າງຫຼຸດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດເຖິງ 10 ໂດລາ ຍານາງ ນາຕາເຊຍ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ແຕ່ຕົນຕ້ອງເຮັດວຽກ ພວກເຂົາເຈົ້າຖາມຍານາງຢູ່ເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບວ່າດ້ວຍເຫດໃດຍານາງໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ມັນຍາກຊາທີ່ຈະໄດ້ວຽກໂດຍກົງກັບບໍລິສັດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັກຫຼືບໍ່ມັກກະຢ່າ ເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກກັ ບຜູ້ຮັບເໝົາ ພວກຍານາງພົບພໍ້ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ມັກຫຼືບໍ່ມັກ ພວກຍານາງຕ້ອງພົວພັນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າພວກຍານາງຕ້ອງການວຽກເຮັດ ຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ດັ່ງຍານາງອາມີຣາ ແລະ ນາຕາຊາ ຕົ ກເປັນແຮງງານດ້ານກະເສດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ການສຳຫຼວດຂອງກຳມະບານ National Union of Workers ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນບໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນເງິນ ສົດ ຍັດໃສ່ມື ໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ

What is a standard is direct employment ການຈ້າງໂດຍໃຫ້ເງິນສົດບໍ່ແມ່ນສະມັດຕະພາບ ການຂີ້ຂະໂມຍຄ່າແຮງງານບໍ່ແມ່ນສະມັດຕະພາບ ສິ່ງທີ່ແມ່ນສະມັດຕະພາບແມ່ນຄ່າແຮງງານທີ່ເປັນທຳ ສິ່ງທີ່ແມ່ນສະມັດຕະພາບແມ່ນການຈ້ າງຄົນໂດຍກົງມາເຮັດວຽກ ສິ່ງທີ່ແມ່ນສະມັດຕະພາບແມ່ນໃຫ້ສິດແກ່ແຮງງານປາກເວົ້າໄດ້ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງ ວຽກງານທີ່ຖືກກະທຳໂດຍແຮງງານອຸດສາຫະກຳກະເສດ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ລຳລຽງຮ້ານຄ້າຊຸບເ ປີມາເກັດຕ່າງໆ ດັ່ງ Woolworths ແລະ Coles ທີ່ເປັນບໍລິສັດຊຸບເປີມາເກັດໃຫຍ່ໆ ເມື່ອທີ່ທັງ Coles ແລະ Woolworths ອ້າງວ່າຕົນຍຶດໝັ້ນກັບການກະທຳອັນເປັນທຳຕໍ່ແຮງງານ ແມ່ນວ່າ ຍານາງຊີນານີ ປະທານກຳມະບານ National Union of Workers ເວົ້າວ່າ ສອ ງບໍລິສັດນັ້ນບໍ່ໄດ້ນຳເອົານະໂຍບາຍຂອງພວກເພິ່ນມາເຮັດມາກະທຳ

ພວກເພິ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກການເປັນລະບົບການຂອງແຮງງານໃນອຸດສາຫະກຳກະເສດ ພວກເພິ່ນຕ້ອງກະທຳບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ກຳມະບານ National Union of Workers ຢາກໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຈົ່ງຖາມຮ້ານຊຸບເປີມ າເກັດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ພວກເພິ່ນເອົາອາຫານທີ່ຂາຍນັ້ນມາຈາກໃສ ແລະ ຮຽກໃຫ້ອາຫານນັ້ນຖືກຜະລິດອອກມາຢ່າງເປັນທຳ ຍານາງ Emma Germano ຮອງປະທານສະຫະພັນ The Farmers Federation of Victoria ກໍມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນດັ່ງດຽ ວກັບກຳມະບານ National Union of Workers ນັ້ນ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຜູ້ບໍລິໂພກມີພະລັງທີ່ຈະຊື້ສິ່ງຕ່າງໆ ພຽງແຕ່ຈາກຮ້ານທີ່ພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຮ້ານນັ້ນກະທຳສິ່ງທີ່ເປັນທຳໃສ່ແຮງງານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ຮູ້ແມ່ນວ່າ ແ ຮງງານກະເສດທີ່ລັກຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກໍເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຫຼືວ່າຄ່າຈ້າງທີ່ຕ່ຳກວ່າແຮງງານອັນປົກກະຕິດ້ວຍ ແລະ ກໍເປັນພວກທີ່ປາກບໍ່ໄດ້ໄອບໍ່ດັງ ເວົ້າວ່າຫຍັງບໍ່ໄດ້ ເພາະຢ້ານ ຕຳຫຼວດຕ່າງໆມາຄຸບເອົາສົ່ງກັບຄືນປະເທດເດີມ ພວກເຫຼົ່ານີ້ແຮ່ງເປັນຈຸທີ່ສົງສານຫຼາຍແທ້
ຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍເຮັດວຽກເຮັດການກະເສດເປັນອາຊີບ ແລະ ບາງຜູ້ບາງຄົນເຮັດແບບອາຊີບເສີມ ເກັບ 5 ເກັບ 10 ເພີ່ມທັງເງິນທັງຄຳຂອງຕົນເອງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວຽກເຮັດງານທ ຳກະເສດຕະກອນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດທ່ານ ມ່ວນ ພິຈິດຕະວົງ ທີ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນກະເສດຕະກອນມານານແສນນານແລ້ວ ດັ່ງນີ້ ຊາບວ່າໃນເຂດທີ່ຊາຍແດນອັນ ຊາວອົດສະເຕ ຣເລຍ ກັບ ວິກໂຕເຣຍນີ້ ມັນມີຄົນງານເຖື່ອນຫຼາຍນີ້ ແມ່ນແທ້ຫວາ ກະ ກະບໍ່ເຂົ້າໃຈເດີ ອັນນະ ຄຳເລັກເອີຍ ເພາະວ່າພວກລຸງນີ້ກະຢູ່ກັບທຳມະຊາດບ້ານເຮົາເນາະ ເປັນແຕ່ຄົນຖືກຕ້ອງເບີດ ລະກະບໍ່ຮູ້ວ່າເ ຂົາເຈົ້າ ອັນ ມາ ເພື່ອນບໍ່ມີຫຍັງ ກະບໍ່ຮູ້ນຳເຂົາເຈົ້າລະອັນນີ້ ເພາະວ່າເຮົາຢູ່ບ້ານເດເນາະ ອື ລະບັດນີ້ຕອບບໍ່ໄດ້ອັນນີ້ລະ ແລະ ບັດນີ້ຄ່າແຮງງານນີ້ ກຳມະບານ ອາ National Union of Workers ນີ້ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າພວກກະເສດຕ ະກອນນີ້ນະ ພວກເຮັດ ເຮັດວຽກເຮັດງານກັບອຸດສາຫະກຳກະເສດນີ້ ແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕ່ຳນີ້ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ໂອ ມັນກະເປັນບາງບ່ອນ ບາງບ່ອນເຂົາເຈົ້າກະເຮັດວຽກ ອາ ໜ້ອຍ ແຮ ງງານກະລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ທຳມະດາເຂົາເຈົ້າກະໄລ່ເອົາ ອາ ເສຍແທັກມັນກະຊາວປາຍບໍ ຊາວປາຍດອນບໍ ຊິ ແລ້ວແຕ່ເຂົາເຈົ້າຊິເອົາລະ ພວກນາຍທຶນນະ ລະ ລະກະມີການກິນແຮງງານນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າມັນ ມີພວກນາຍໜ້າເໝົາຄົນງານໄປເຮັດວຽກ ລະບາດນີ້ເງິນຫັ້ນກະຈ່າຍໃຫ້ພວກ ອັນນາ ລັບເໝົາຫັ້ນລະ ພວກລັບເໝົາຈັ່ງມາໃຫ້ຄົນງານເດ ອັນນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເພາະວ່າມັນເປັນ ມັນມີເປັນ ອັນ ຄອນແທ ຣັກເຕີເດເນາະ ຄອນແທຣັກເຕີນີ້ ພວກຮັບເໝົາແຮງງານເດ ຄອນແທຣັກເຕີນີ້ ບາງຄອນແທຣັກເຕີນະ ກິນແຮງງານນີ້ແມ່ນແທ້ບໍ່ ກະບໍ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເດີນີ້ເດີ ອື ລະເພາະວ່າລຸງກະບໍ່ເຄີຍຖືກວ່າເຂົາຕົ້ມເຂົາແກ ງປານນັ້ນ ມີແຕ່ວ່າບໍ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກະຄິດວ່າເຂົາຮອດ ອັນ ເບີກມາລະກະ ເຂົາກະໃຫ້ເລັກໆນ້ອຍໆໄປ ເຮົາກະເອົາລະ ຕາມແຮງງານເຮົາຫັ້ນລະ ເອີ ລະບາດນີ້ສົມມຸດວ່າແຮງງານເກັບໝາກອະງຸ່ນນີ້ ຊິ ຊົ່ວໂມ ງໜຶ່ງໄດ້ເທົ່າໃດ ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ຊາວດອນບໍ ຊົ່ວໂມງໜຶ່ງບໍ ລະບາງຄົນເຂົາເສຍແທັກ ຄັນບໍ່ໄດ້ເສຍ ຊັ້ນຈ່າຍແຄັດກະ 17 18 ດອນ ໂອ ປະມານ ປະມານ 17 18 ຫາຊາວດອນເນາະ ເຈົ້າ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນມີບໍ່ ຫຼາ ຍກວ່າ 20 ດອນ ຈັ່ງວ່າເດີ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ອັນນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 20 ດອນ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນ ເຮັດແບບໃດ ໄປ subcontract ກັນບໍ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ຂ້ອຍກະບໍ່ຮູ້ອັນນີ້

ຄັນເຮົາເຮັດຊົ່ວໂມງ ເຮົາກະແປວ່າທຳມະດາ ເອົາຕາມຊົ່ວໂມງ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າກະເຮັດ contract ເໝົາເອົາຫັ້ນນະ ເໝົາ ເໝົານີ້ແປວ່າເຮັດໝົດຟາມເລີຍ ເກັບໃຫ້ແລ້ວລະເນາະ ເອີ ເຮັດ ກ ະເຈົ້າເຮັດຕາມ ອັນ ຊົ່ວໂມງ ເຈົ້າລັບເໝົາມື້ໜຶ່ງຫັ້ນລະ ເຈົ້າເຮັດໄດ້ຊ່ຳໃດເຈົ້າກະໄດ້ ສົມມຸດວ່າໂລໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ ເຈົ້າເຮັດໂລໜຶ່ງຫົກເຈັດສິບດອນຊີ້ ເຂົາກະ ເຮົາເໝົາກັນເປັນໂລເດເນາະ ອື ຫັ້ນນະ ເຈົ້າເຮັດ ໄດ້ 2 ໂລ ເຈົ້າກະໄດ້ 120 ຄັນເຈົ້າເຮັດໄດ້ເຄິ່ງໂລ ເຈົ້າກະໄດ້ຕາມເງິນເຈົ້າເຮັດຫັ້ນລະ ແຮງເຈົ້າຫັ້ນລະ ບາດນີ້ຄັນ ຄັນວ່າສົມມຸດວ່າເໝົາໄປເກັບໝາກອະງຸ່ນສວນໜຶ່ງເນາະ ບາດນີ້ເໝົາເຮັດ ເກັບໄປເກັບມ າລະເກັບບໍ່ແລ້ວ ໝາກອະງຸ່ນເຂົາເນົ່າຈັ່ງຊີ້ເດ ຊິວ່າຈັ່ງໃດ ເອົ້າ ອັນນັ້ນມັນກະເປັນນຳອັນ ເຈົ້າຂອງຟາມ ພວກກັບຄອນແທຣັກເຂົາເວົ້າກັນລະ ອັນນັ້ນເຂົາກະຕ້ອງຄຸມຄົນງານໃຫ້ມັນໄດ້ລະ ອື ລະອັນນ່າ ຊາ ບວ່າຕາມທີ່ວ່າກຳມະບານເວົ້ານີ້ ແຮງງານກະເສດຕະກອນນີ້ແມ່ນວ່າຖືກເລັ່ງແຮງງານເລື້ອຍໆ ແປວ່າເຮັດໄວປານໃດກະວ່າຊ້າຢູ່ ເກັບໄດ້ຫຼາຍປານໃດກະວ່າໜ້ອຍຢູ່ ແບບບັງຄັບເຮົາ ຫຼືວ່າຊຸກຍູ້ເຮົາໃ ຫ້ເຮັດໄວຂຶ້ນ ໃຫ້ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນນີ້ແທ້ບໍ່ ມັນກະເປັນບາງບ່ອນ ບາງບ່ອນມັນກະຖືກນາຍຄຸມທີ່ວ່າເຂົາຕ້ອງການໄວ ມັນກະຄຸມໄປ